سائل پڇي ٿو، پڇڻ وارو پڇي ٿو ته عذاب ڇا آهي، واقع ڇا آهي؟ للڪافرين ليس له دافع، ڪافرن تي اهو عذاب ايندو جيڪو ٽرڻ وارو ناهي، دافع، دفع نه ٿيندو، جيڪو ٽرندو ڪونه، هٽندو ڪونه، پٺتي موٽندو ڪونه. اهو عذاب ڪهڙو آهي، ڇا آهي، ڪهڙي ڳالهه آهي؟ جيڪو الله تعاليٰ وٽان اچي ٿو من الله ذي المعارج يعني پنجٽيهه آيتون اسان هينئر پڙهيون آهن پهريون رڪوع هن ۾ ۾ ٻه رڪوع آهن ۽ تقريبن چوئيتاليهه آيتون آهن اڃا پوء هتي ٻيون به آيتون رهن ٿيون پر هن وچ ڄڻ ڪافرن جو ۽ مومنن جو ذڪر آهي انهن جون نشانيون، انهن جون ڳالهيون، انهن جي متعلق ڪهڙيون خصوصيتون انهن ۾ هئڻ کپن مؤمنن وچ ۽ ڪهڙيون خصوصيتون آهن ڪافرن ۾ جيڪي انهن کي جهنم ۾ ۾ وٺي وينديون، ڪهڙيون خصوصيتون آهن مؤمنن ۾ جيڪي انهن کي جنت مڪرمين ۾ وٺي وينديون. هاڻي هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو سأل سائل بعذاب واقع گهريو هڪ سائل عذاب پوندڙ للڪافرين ليس له دافع ڪافرن تي ناهي ان کي ڪو ٽارڻ وارو من الله ذي المعارج الله وٽان آهي جيڪو معارج جو صاحب آهي جيڪو درجن جو مالڪ آهي يعني درجا ڪنهن کي ڪهڙا ڏي ڪنهن کي ڪهڙا ڏي ڪنهن کي ڪهڙا ڏي ڪهڙي درجي تي ڪنهن کي رکي ٿو اهو درجا مطلب سڀ انسان خلقيا انسان ڪري اٿس سڀ ايڪول ان اي سينس ۾ آهن هيومن رائيٽس ايڪوالٽي آف مين ايڪوالٽي آف وومن سڀ هڪ جهڙا آهن پر درجا آهن معارج ذي المعارج درجا آهن ڪو ڪو ڪو گڏهه ٿو چاري ڪو گابا ٿو چاري ڪو ٻنيون ٿو ڪاهي ڪو ڦٽيون ٿو چونڊي ڪو فلان ٿو ڪري ڪو فلان ٿو ڪري ڪو بادشاهي ٿو ڪري ڪو وزارت ٿو ڪري ڪو حڪمت ٿو ڪري اهي سڀ ڪو پنهنجا پنهنجا انهن جا درجا آهن ۽ انهن درجن جي لحاظ کان انهن جو مطلب ته انهن جو بهيويئر ڪهڙو آهي ان لحاظ کان انصاف وارو آهي نا انصاف آهي رشوتي آهي بدمعاش آهي ڪهڙو آهي سڀ ڪا درجا آهن درجا درجا درجن جو مالڪ الله تعاليٰ ڏيڻ وارو جنهن کي توفيق ڏئي تنهن کي جنهن کي چڱائي ڏئي جنهن کي ڇڏي ڏئي ته هل منهنجا سائين

خمسين الف سنة اهو ڏينهن هڪڙو اهڙو ڏينهن آهي جنهن جو مقدار جنهن جي قدر جنهن جي ويليو جيڪو آهي سو الف سنة خمسين الف پنجاهه هزار سالن جي برابر هڪڙو ڏينهن آهي هاڻي اهو عجب جهڙي ڳالهه آهي پنجاهه هزار سالن جو ڏينهن هڪڙو ڏينهن ڪيئن ٿيندو هاڻي اهو هيئن آهي مثلاً توهان جيڪي مريخ آهي فلاڻا فلاڻا هي جيڪي پنهنجا اڀ ۾ جيڪي ڪوڪب آهن انهن جو جيڪو روٽيشن ٿئي ٿو آربٽ پنهنجي پنهنجي ۾ ته انهن جو مقدار جيڪو ڏينهن جو آهي مطلب انهن جو ڏينهن هر هڪ جو ڪن جو يارهن سال آهي ڪن جو پندرهن سال آهي ڪن جو هڪڙو سال آهي ڪن جو ڪيترا ڏينهن آهي ڪن جو هڪڙو ڏينهن آهي چوويهه ڪلاڪ آهي اسانجي حساب سان اسانجو ڏينهن رات جيڪو چوويهه ڪلاڪ ٿو ٿئي ته سڀ ڪنهن ڪوڪب جو ڌرتي تي جيڪي هلن ٿا انهن جو مقدار هڪڙو ته الڳ الڳ آهي پر هو جيڪو قيامت جو ڏينهن هوندو انهي جو حساب جيڪو آهي سو پنجاهه هزار سال جي برابر هڪڙو ئي ڏينهن هل منهنجا سائين ان جو ختم ئي ڪونه ٿيندو مطلب ته جيسين حساب ٿئي ڪتاب ٿئي هي ٿئي هو ٿئي اهو پنجاهه هزار سال هن پنهنجي وقت جي لحاظ کان ڄڻ اتي جا پنجاهه هزار هڪ هڪڙو ڏينهن جيڪو آهي سو هتي جي پنجاهه هزار سالن جي برابر. هاڻ هي ڏسو قيامت خلقت ڪڏهن خلقي وئي آهي. هاڻي ڇهه هزار جي ڳالهه ڪونهي هتي ته الائي ڪيترا حساب گذري ويا. الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ چيو ته خبر ڪانهي ڪنهن کي الله کان سوا ته ڪيترو وقت گذريو آهي ڇا ٿيو آهي. بهرحال اهو ملائڪ مٿي ٿا چڙهن فصبر صبرا جميلا، اي رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم! تون هي ڪافر جيڪي تو کي نه ٿا مڃين، تو کي رد ٿا ڪن، تنهنجي ڳالهه کي، ان کي تون ڇڏي ڏي، ان تي صبر ڪر، صبرا جميلا، صبر جميل جي ڳالهه جو آئي سورت يوسف عليه السّلام ۾ جو يعقوب عليه السّلام چيو ته آئون صبر ٿو ڪريان، منهنجو صبر جيڪو آهي سو جميل، سهڻو صبر آهي، حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها چيو پنهنجي افڪ جي معاملي منجه ته به چيائين مون کي صبر جميل آئون يوسف جي پيء وانگي ٿي چوان نالو وسري ويو حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها کان ته ڇا نالو اٿس يا مطلب ته ان وقت خيال ۾ ۾ نه آيو حضرت يعقوب عليه السلام جو چيائين ته آئون ان وانگي چوان ٿي ته صبر جميل جيڪو آهي سٺو کپ سٺو صبر جيڪو آهي ماٺ ڀلي مٺي، سائين ٻير واري صاحب ترجمو ڪيو آهي ته مٺي ماٺ، مٺي ماٺ، چي مٺي به ماٺ ته مُٺي به ماٺ. پر سنڌيء ۾ چوندا آهن يعني جيڪو سٺو وقت هجي ان ۾ به ماٺ ڀلي آهي ۽ ڏکي وقت ۾ به جيڪو آهي سو اهو به ماٺ ڀلي آهي. ته ماٺ جيڪا ڀلي اهو صبر جميل اها مٺي ماٺ سهڻو ترجمو سائين ڪيو آهي مٺي ماٺ فصبر پوء تون ماٺ ڪر مٺي ماٺ فصبر صبرا جميلا سائين ٻير واري صاحب عبدالڪريم صاحب قريشي صاحب رحمت الله عليه اهو ترجمو ڪيو آهي سائين امروٽي وارو به ترجمو مون وٽ آهي پر هاڻي هي مون کي سولو لڳي پڙهڻ ۾ جو لفظ جيڪو جتي آهي اتي ان جو ترجمو آهي سنڌي ۾ انهم يرونه بعيدا اهي ڀائين ٿا ان کي ڏور يعني قيامت کي سمجهن ٿا ته اڃا ڪا پري آهي الائي ڪڏهن ٿيندي ۽ ماڻهو کي مڃڻ ۾ اچي ڪونه ٿي ڳالهه ته ڪو آئون مرنس سڀاڻي ڪي اڄ ڪي پرينء ڪي سال کان پوء ڪي پنجن سال کان پوء ڪي ڏهن سال کان پوء ڇو ته آئون ته هميشه به هلندو رهندس ۽ هي جيڪي پوريون پيا اسين وڃون ٿا وڃون پوريو اچون وڃيو هن ۾ قبرستان ۾ اهي ٻيا آهن جيڪي پوربا آئون ٿوري پوربس ڪو سمجهو آئون ته ويٺو هوندس قيامت جا تڏا ويڙهيندس سمجهو اهڙي نموني جا ماڻهو انسان اهو الله تعاليٰ جو هڪڙو رحم آهي اهو الله تعاليٰ جي نعمت آهي جو انسان کي اها سمجه ۾ نٿي اچي ڳالهه يا ذهن ۾ ويهي نٿي نه ته جيڪر چريو ٿي ماڻهو بيابان ۾ جهنگل ۾ ڀڄي وڃي هليو ڇو جو وحشت چڙهي وڃي هلي ڊپ خوف جيڪو آهي سو موت جو چڙهي وڃي هليو ان کي الله تعاليٰ وساري ڏيو هن کي تو ڏي اٿس بابا تون ڀلي وساري ڇڏيو ته موت جي ڳالهه اها الله تعاليٰ جي هڪڙي نعمت آهي يا ان کي ائين ڪري سمجهجي پر سمجهي ٿو ته قيامت مون کان حساب جيڪو آهي سو تمام پري آهي انهم يرونه بعيدا هي ڏسن ٿا ته ان کي تمام پري ڏسن ٿا تمام حساب سائين پري آهي فصبر صبرا جميلا هل پوء تون ماٺ ڪر مٺي ماٺ سائين رکجو انهم يرونه بعيدا بيشڪ اهي ڏسن ٿا ته تمام اڃا پري آهي، بعيد آهي، و نراه قريبا، الله سبحانه وتعاليٰ چئي ٿو ته اسان ته ان کي ڏسون ٿا ته قيامت تمام ويجهي آهي. اهو حساب جيڪو اسان رکيو آهي سو هلي پئي، سج پيو اڀري ۽ لهي، سج پيو اڀري، چنڊ پيو لهي ۽ اڀري، پنهنجو آسمان پيو هلي ۽ پنهنجي ڳالهه پئي هلي، اهو اسين ته ان کي ڏسون ٿا ته تمام ويجهي آهي، پر هي جي سمجهن ٿا ته اڃا پري آهي. هاڻي اهو.

ڪالمهل، آسمان جيڪو آهي سو تتل جيڪو ٽامون آهي، ٽامون جيڪو پگهريل جيڪو رجايل جيڪو انهي جهڙو ٿي ويندو هليو جهڙو آسمان جي پگهريل پگهريل ٽامي وانگي ٿي ويندو ٽامون جڏهن ڳاڙهو نمونو ٿئي ٿو هاڻي ائين ڏسو ته آسمان زمين جيڪا هڪ ٿي وئي آهي وتڪون الجبال ڪالعهن ڪالعهن هي جيڪي جبل آهن ان ڏينهن قيامت واري ڏينهن جيڪا سي ان جهڙا ٿي ويندا هي جيڪا ڏاس ٿي ٿئي ان جيڪا جيڪا ٿئي ٿي ان جهڙا ٿي ويندا هليا ڪالعهن ولا يسئل حميم حميما دوست دوست کي ڪونه پڇندو ڏاڍا گرم گرم دوست فاسٽ فرينڊس يار هڪڙو انگريز چين ته هماري تم هم تم هماري جگري دوست هو جگري دوست هو جگري دوست جيڪو آهي هڪ ٻئي کي پنهنجو پڇندا ڪونه ڪو ته تون هيڻا جنت ۾ ويندين مون کي وٺي هل سيان يا ڇا بس ڀڄ هڪ ٻئي کان پري حميما ولا يسئل حميم حميما هڪڙو دوست جيڪو گهرو دوست ٻئي ته گهري دوست کي ڪونه پڇندو ان ڏينهن يبصرونهم ڏيکاريا ويندا انهن کي

کيس پناهه ۾ رکندا هئا، سندس ان جي گهر ۾ ويندو هو، اتي کائيندو پيئندو هو، مزا ماڻيندو هو، دوستن احبابن هنن هن وٽ اهي سڀ هن چيندو هو اهي به وٺو سڀئي مون کي رڳو ڇڏيو منهنجي جان ڇڏيو ومن في الارض جميعا ۽ جيڪي ڪجهه ڌرتي ۾ آهي

هر هڪ ڳالهه تي ڪروڌ ڪندو، هر هڪ ڳالهه تي جهيڙو ڪندو، ٻئي هنڌ ڪنهن جي خصيم آهي، ٻئي هنڌ پنهنجو جدل ٿو ڪري، جهڳڙو ٿو ڪري، جهڳڙالو آهي، خصيم آهي ۽ هتي هلوعا هر ڳالهه تي تڪرار ڪيو بيٺو هوندو، هر ڳالهه تي تڪرار، هر ڳالهه تي تڪرار، هر ڳالهه تي بس ڪروڌ ڪيو بيٺو هوندو. اذا مسه الشر جزوعا جڏهن هن کي شر ملي ٿو، جڏهن هن کي ڏکيائي تڪليف پهچي ٿي، تنهن وقت جيڪو آهي سو پٽي ٿو، رڙيون ٿو ڪري، دانهون ٿو ڪري، اڙي ائين ٿي ويو، مون سان ائين ٿي ويو، اڙي ائين ٿي ويو، اڙي بابا هو تو کان جيڪي گهٽ آهن انهن کي ته ڏس ته هو ويچارا پيرن اگهاڙا ٿا پيا گهمن، گرمي جي ڏينهن منجهه انهن کي ڪپڙو ڦاٽو پيو آهي، مڙا انهن کي تون ڏس، تون پنهنجي رڪ توکي لڳي آهي. ماڙين محلن ۾ ٿو رهين، تون جو هيئن ٿو ڪرين، توکي اڃا هوائي جهاز کپي، اڃا توکي آسمان کپي، زمين کپي، اڃا توکي ڌرتي سڄي کپي، چي نه مون کي مليو ئي ڪونه ڪجهه ڪو، آئون هي محل جيڪي آهي هڪڙو آهي، مون کي پندرهن ويهه محل هجن ها، ڪراچي ۾ هڪڙو، حيدرآباد ۾ هڪڙو، لنڊن ۾ هڪڙو. دبئي ۾ هڪڙو فلاڻي شهر ۾ هڪڙو ملڪ ۾ سڀ هجن منهنجا مون کي هجن چي اذا مسه الشر مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير جڏهن هن کي چڱائي ملي ٿي پئسو ڏوڪڙ هي هو صحت عافيت فراغت سڀ ڪجهه هن کي جڏهن ملي ٿو تڏهن هو منوعا پوء روڪي ٿو ماڻهن کي چڱائي جي ڪمن کان بابا هيئن به نه ڪريو ڀيڻا هيئن به نه ڪريو هيئن به نه ڪريو ٻئي هنڌ فرمايائين ته جڏهن چڱائي ڪري ٿي ته ملي ٿي انهن کي الله تعاليٰ وٽان نعمت ملي ٿي ته ان نعمت جو جيڪو آهي سو اعراض ڪري ٿو ان کان ان کان پاسو ڪري ٿو ان جي ڪفر ڪري ٿو ٻين لفظن ۾ الله تعاليٰ اهو لفظ مختلف جڳهين تي قرآن شريف ۾ چيو آهي ته جڏهن اسان چڱائي ڏيون ٿا ته وري ڪفر ڪري ٿو اڙي ڀلا الا چڱائي ڪئيسون توسان هي ڪيوسون چي نه بس آئون ته لائق هوس ان جي نه اڪرمن مون کي الله تعالي اهو ڪرم ڪيو آهي آئون ته ان جي لائق هوس تڏهن ته مون کي الله تعالي ڏني آهي واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعاً جڏهن خير ڏجي ٿو الله تعالي ان کي خير پهچائي ٿو ان کي ڇهي ٿو خير تڏهن هو منوع ٿو ڪري روڪي ٿو ماڻهن کي چڱائي کان يا ڪنجوسي ٿو ڪري ان جي معنيٰ ته ڏي ڪنهن کي ڪون ٿو پر پنهنجو پيٽ ڀريندو پنهنجي پٽن کي پنهنجي پٽن کي هن کي ان کي بس سڀ جيڪو آهي سڄي ڌرتي سائين بس منهنجي آهي بس هيئن آهي بس هون آهي الا المصلين سواء انهن جي هاڻي وري اهو ڪفرن جو ڪافرن جو بي ايمانن جو

هيئن آهن. هاڻ هتي ڏهه خصوصيتون الله تعاليٰ فرمائي ٿو جيڪي مؤمن آهن انهن جون ڪهڙيون ڏهه خصوصيتون آهن اسان جلدي جلدي ٿا پڙهون الا المصلين اهي جيڪي نماز پڙهن ٿا نمازي ته ويل للمصلين به آهي ليڪن هر نمازي جيڪو آهي سو جنتي ڪونهي ڪو ويل آهي مصلين جي لاء نمازين جي لاء پر هتي فرمائي مصلين به ان ۾ اچي ٿا وڃن جيڪي ماڻهو نماز روزو ڪن ٿا الذين هم علي صلاتهم دائمون هاڻي هڪڙو ته نماز پڙهن ٿا نماز نماز ۾ دوام رکن ٿا يعني هر وقت پڙهن ٿا هر پنجئي پت وقت يا مطلب هر وقت ائين نه آهي ته اڄ پڙهيائون وري پنجن سالن کان پوء پڙهندا اڄ پنج عيد جي نماز پڙهيائون وري جمعي جي نماز پڙهيائون وري فلاني پڙهيائون وري فلاني ڪون پڙهيائون هيئن ڪون ڪيائون هون ڪون ڪيائون ڀئي دائم دوام هن ۾ هجي دائميت هجي هن ۾ جيڪو آهي سو پابندي هجي هر وقت مطلب ته جيڪي وقت مقرر ٿيل آهن الله تعالي ٻئي هنڌ فرمايو ته وقت مقرر ڪيل آهن نماز جا سو اهي وقت تي مقرر ڪري ۽ حفاظت ڪري سورت بقره ۾ فرمائي ته سڀني نمازن جي حفاظت ڪري ۽ هتي به لفظ ايندو يحافظون آخر منجهه چوٽيهه نمبر آيت ۾ هم علي صلاتهم يحافظون جيڪي حفاظت ڪن ٿا پنهنجي نماز جي حفاظت معنيٰ پنهنجي وقت تي پابندي سان هر وقت پڙهن ٿا ۽ نموني سان خشوع ۽ خضوع سان انهي نموني سان جنهن الله تعالي سان جنهن نموني سان الله تعالي حڪم ڪيو آهي جنهن نموني سان نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم اسان کي ڏيکاريو آهي انهي نموني سان نماز جي حفاظت ڪبي ته اهي سڀئي ڳالهيون نماز ۾ اچي ٿيون وڃن هاڻ ٻيون خصوصيتون ان کي نمازن کان سواء

ته پوء ان جو حق ٿي ويو تو تي، ان کي توکي ڏيڻو آهي، والمحروم ۽ جيڪو Deprived آهي، جيڪو محروم آهي، جنهن وٽ ڪونهي ڪو ڪجهه، انهي جو حق آهي تو تي، تو تي حق آهي جڏهن تون پئسي وارو آهين، هو تنهنجو پاڙي وارو، هو تنهنجو مائٽ، هو تنهنجو مٽ، هو تنهنجو سئوٽ، ماسات، ڀاء، هو تنهنجي ڀيڻ، هو تنهنجي پڦي، هو تنهنجي چاچي، تنهنجي ناني، تنهنجي ڏاڏي، انهي وٽ ڪونهي، ان جو حق آهي تو تي، پاڙي وارو، اوڙي وارو، ان جو تو تي حق آهي، ان تو وٽ ڪونهي، تو وٽ آهي، هن وٽ ڪونهي، ته تو کي ڏيڻو آهي، هن کي حق آهي اهو، سائل والمحروم جو تو تي، هن سورت معارج ۾ جو اهو لفظ آهي، اهو ياد ڪرڻ گهرجي هر مسلمان مؤمن کي ته جڏهن مون وٽ آهي ته ٻين جو مون تي حق آهي. ته مسلمان به اهو ڀانئيندو ته هي ته منهنجو آهي نه، هي ته مون کي آهي، پيء کي به ڏيڻو نه آهي، منهنجي ڀاء کي به ڏيڻو نه آهي، منهنجي زال کي به ڏيڻو نه آهي، منهنجي ڌيء کي به ڏيڻو نه آهي، هي منهنجو آهي، جيئن آئون وڻيم تيئن آئون خرچ ڪيان، تنهنجو ڪونهي ڪو، توکي الله تعاليٰ ڏنو آهي، توکي الله تعاليٰ اهو ذڪر ڪيو آهي ته تنهنجو ڪونهي ڪا به شيء تنهنجي ڪانهي ڪا، مون اسان توکي ڏني آهي.

حساب ڪتاب ائين ٿيندو جيئن آئون چاهيندس تيئن ٿيندو، ائين ڪونه ٿيندو جيئن تون چاهيندين تيئن ٿيندو، الله تعاليٰ جيئن چاهيندو تيئن، جيڪو هن حڪم ڪيو آهي، جيڪو شريعت جو حڪم آهي، جيڪو قرآن جو حڪم آهي، تورات جو، انجيل جو، زبور جو حڪم آهي، انهي مطابق تنهنجو حساب ڪتاب ٿيندو ۽ الله تعاليٰ جي حڪم سان حساب ڪتاب ٿيندو، الله تعاليٰ جي نموني سان ٿيندو، تنهنجي خواهش مطابق ڪونه ٿيندو، انهي ڪري اهي تصديق ڪن ٿا جيڪي يوم الدين جو